ປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດຈະມີຜົນຕິດຕາມມາທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດຕໍ່ສະຫະລັດ Today's decision is frustrating to those who seek to grow our economy and bring a rationality to our immigration system ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາກ່າ ວວ່າ ການຕັດສິນມື້ນີ້ເປັນທີ່ບໍ່ພໍໃຈແກ່ບັນດາຜູ້ຊອກສະແຫວງຫາໃຫ້ມີການເຕີບໂຕຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ນຳເອົາຄວາມມີເຫດຜົນມາສູ່ລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ ຜູ້ຄົນພາກັນອອກມາຈາກເງົາມືດ ແລະ ຍົກຂີ້ເຝື້ອນີ້ອອກຈາກເຂົາເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາກ່າວວ່າ ລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງສະຫະລັດໄດ້ແຕກຫັກລົງມາໄດ້ກວ່າ 2 ທົດສະວັດແລ້ວ

ຢູ່ໃນສະພາ ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນພໍໃຈໃນການຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ສານສູງສຸດຈາກການມີພະນັກງານພຽງພໍ ແລະ ປະຕິບັດງານດັ່ງທີ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງປະເທດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງໃຈເອົາໄວ້ ແລະ ສະຖານະການມື້ນີ້ໄດ້ເນັ້ນ ໃຫ້ເຫັນໃນລະດັບທີ່ສານບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນວິທີທາງທີ່ຄວນຈະເປັນ ແຕ່ປະທານາທິບໍດີຍັງໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ການປະຕິຮູບກ່ຽວກັບຄົນເຂົ້າເມືອງໃນທີ່ສຸດກໍຈະເກີດຂຶ້ນ ເພາະວ່າສະ ພາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເມີນເສີຍຕໍ່ບັນຫານີ້ຕະຫຼອດໄປ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານນາງແນນຊີ ເປໂລຊີ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ບັນດາອົງການທຸລະກິດຕ່າງໆຢູ່ທົ່ວປະເທດໄດ້ສະແດງອ ອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິຮູບຄົນເຂົ້າເມືອງ every group that you meet with one way or another keeps talking about ທ່ານນາງເປໂລຊີກ່າວວ່າ ແຕ່ລະກຸ່ມທີ່ທ່ານໄດ້ພົບ ບໍ່ທາງໃດກໍທາງໜຶ່ງ ເວົ້າເຖິງຄວາມຈຳເປັນກ່ຽວກັບກ ານປະຕິຮູບຄົນເຂົ້າເມືອງຮອບດ້ານ ຜູ້ຄົນຈຸດຽວທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເປັນທີ່ນິຍົມກັນດີຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນໝູ່ປະຊາຄົມນັ້ນ ຜູ້ຄົນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈນັ້ນແມ່ນບັນດາສະມາຊິກພັກຣີ ພັບບລິກັນຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ສ່ວນສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນແລ້ວໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ປະຊາທິປະໄຕເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນມື້ດັ່ງກ່າວ Congress, not the President, writes our laws, and today the Supreme Court validated the very ທ່ານ Paul Ryan ປະທານສະພາຕ່ຳກ່າວວ່າ ລັດຖະສະພ າ ບໍ່ແມ່ນປະທານາທິບໍດີ ເປັນຜູ້ຂຽນກົດໝາຍໃຫ້ພວກເຮົາ ແລະ ມື້ນີ້ສານສູງສຸດກໍໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຫຼັກການທີ່ເປັນຈຸດໃຈກາງມີຄວາມຈຳເປັນເປັນຫຼັກພື້ນຖານນັ້ນແມ່ນຖືກຕ້ອງ ພັກຣີພັບບລິກັນມີຄວາມຫວັງທີ່ຈ ະໄດ້ເຂົ້າຄຸມທຳນຽບຂາວຄືນອີກ ໃນການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດທີ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ເຄັ່ງຄັດ

ຈະບໍ່ເນລະເທດຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເລີຍ ຍົກເວັ້ນແຕ່ເຂົາເຈົ້າກະທຳຜິດຮຸນແຮງ ຫຼືກໍ່ການຮ້າຍ ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະເອົາມາດຕະການເຄັ່ງຂັດກັບຄົນເ ຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ຖ້າຫາກຖືກເລືອກ ແຕ່ຊາວອາເມລິກັນຫຼາຍຄົນພິຈາລະນາວ່າ ການເນລະເທດບໍ່ມີມະນຸດສະທຳ ແລະກົງກັນຂ້າມກັບຫຼັກຄຸນຄ່າຂອງປະເທດນີ້ທີ່ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາ